ສະບາຍດີ
ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີ ສຸພັດຕາ ມີເລື່ອງອີ່ຫຍັງຊິມາເລົ່າມ າລົມກັນມື້ນີ້ນະ ເຈົ້າ ມື້ນີ້ເຮົາຊິມາເວົ້າເລື່ອງນັກກິລາລາວ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາເອຊຽນເກມ ທີ່ເມືອງຫາງໂຈ ປະເທດຈີນ ອື ແລ້ວກະມາເບິ່ງວ່າ ການພັດທະນາກິລາລາວນີ້ໄປຮອ ດໃສແລ້ວ ຖ້າວ່າຍັງບໍ່ມີການພັດທະນາ ມັນເປັນຍ້ອນສາເຫດຫຍັງ ແລະ ມັນມີປັດໄຈໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ກິລາລາວນີ້ບໍ່ໄປເຖິງໃສ ເຈົ້າ ສຳລັບ EP ນີ້ເນາະ ເຮົາກໍຊິໄດ້ສຳພາດນັກຂ່າວຂອງວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີເອງ ກໍຄືອ້າຍໄຊຍາ ເຊິ່ງເປັນອະດີດນັກຂ່າວກິລາລາວ ແລະ ໄດ້ຕິດຕາມການແຂ່ງຂັນກິລາເອຊຽນເກມໃນເທື່ອນີ້ ສະບາຍດີ ອ້າຍໄຊຍາ ສະບາຍດີ ໄຊຍາ
ເຈົ້າ ສະບາຍດີທັງສອງ ແລ້ວກະສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຊົມນຳເນາະ
ເຈົ້າ ມື້ນີ້ກະຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນຳອ້າຍໄຊຍາຫຼາຍໆເນາະ ທີ່ວ່າມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast
ເຈົ້າ ກະຍິນດີເຊັ່ນກັນ ເພາະວ່າເປັນຫົວຂໍ້ໜຶ່ງທີ່ເຮົາຄ່ອນຂ້າງສົນໃຈ ແລ້ວກະຢາກ ເອີ ມາລາຍງານໃຫ້ກັບທຸກຄົນໄດ້ຮັບຊາບວ່າ ກິລານີ້ ມັນມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນແນວໃດເນາະ ກ່ຽວກັບການພັດທະນ າຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຫຼືວ່າການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຫຼືວ່າເປັນ soft power ແມ່ນຫຍັງຕ່າງໆ ເຊິ່ງພວກເຮົາກະຈະມາສົນທະນາກັນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນອີກດ້ານໜຶ່ງເຖິງ soft power ຂອງກິລາໃນປັດຈຸ ບັນນີ້ ເຈົ້າ ເອີ ຄັນຊັ້ນກໍເລີ່ມເລີຍເນາະ ອັນນັ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ນັກກິລາລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນເອຊຽນເກມ ຢູ່ເມືອງຫາງໂຈ ປະເທດຈີນ ອັນນັ້ນ ແລ້ວອ້າຍເຫັນວ່າທີມນັກກິລາລາວນີ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ຫຼື ພັ ດທະນາໄປເຖິງຂັ້ນໃດ ເຈົ້າ ອື ອັນນີ້ເຮົາຂໍເວົ້າໃນນາມນັກຂ່າວເນາະ ໃນນາມນັກຂ່າວທີ່ເຄີຍຮ່ວມງານ ເຮັດວຽກນຳຫຼາຍໆຂະແໜງການຂອງການກິລາ ຖາມວ່າກ້າວໜ້າກໍບໍ່ກ້າວ ຖອຍບໍ່ ກໍບໍ່ຖອຍ ແຕ່ວ່າມັ ນຊິເປັນແນວນີ້ ເຮົາຊິອະທິບາຍໃຫ້ລະອຽດໃຫ້ຟັງວ່າ ກິລາລາວນີ້ ມັນບໍ່ມີກິລາອາຊີບ ມັນມີແຕ່ກິລາສະໝັກຫຼິ້ນ ແລະ ເປັນກິລາຂະບວນການ ກໍຄືເອົາງ່າຍໆວ່າ ລັດນີ້ແບກຫາບທຸກຢ່າງ ມັນຈະຕ່າງຈາກປະເທ ດອື່ນ ເຈົ້າ ແລ້ວກະການສົ່ງນັກກິລາເຂົ້າໄປຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນລະດັບຊາດ ມີເອຊຽນເກມ ມີຊີເກມ ມີໂອລິມປິກເກມ ແຕ່ວ່າໃນນັ້ນ ຖາມວ່າປະສົບຜົນສຳເລັດ ກ້າວໜ້າ ຫຼື ບໍ່ ມັນກໍບໍ່ກ້າວ ຖອຍ ກໍບໍ່ຖອຍ ເພາະວ່າມັນຈະຢູ່ໃນລະຫວ່າງເປັນກິລາຂະບວນການ ກິລາມວນຊົນ ກໍຄືກິລາແຫ່ງຊາດ ເຮົາເຫັນເນາະ ຫຼືວ່າບາງສະຫະພັນຢູ່ໃນປະເທດລາວນີ້ ຂະເຈົ້າກະມີທຶນ ເຂົາກໍຈັດໄປ ຂະໜາດວ່າກິລາທີ່ ວ່າ ອັນນັ້ນ ສຸພັດຕາຖາມມາເມື່ອກີ້ ເວົ້າເຖິງເລື່ອງເອຊຽນເກມ ງົບປະມານທີ່ສົ່ງນັກກິລາໄປ ກໍຍັງຫຍຸ້ງຍາກສົມຄວນ ເພາະວ່າພາວະເຮົາກໍຮູ້ວ່າຢູ່ໃນປະເທດລາວເປັນແນວໃດແລ້ວ ກິລາເທື່ອນີ້ກໍຖືວ່າ ກ ານສົ່ງເຂົ້າໄປຮ່ວມຫັ້ນ ກໍແມ່ນເພື່ອມິດຕະພາບ ແລະ ວົງຄະນາຍາດສາກົນ ໃນນາມເປັນສະມາຊິກໂອລິມປິກເນາະ ແຕ່ຈະຫວັງຜົນໄດ້ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ມັນກະຂຶ້ນຢູ່ທີ່ກັບປັດໄຈຂອງກິລານັ້ນໆວ່າ ຈະມີແຮງຊັບພອດສ່ ຳໃດ ເຈົ້າ ໂຕເວົ້າເຖິງກິລາເອຊຽນເກມຄັ້ງທີ 19 ຢູ່ຫາງໂຈ ປະເທດຈີນນີ້ນະ ເພິ່ນສົ່ງເຂົ້າ ສຳລັບທີມນັກກິລາລາວນີ້ ສົ່ງ ນັກກິລາເຂົ້າແຂ່ງຂັນນີ້ຈັກປະເພດນີ້ ກໍໄລ່ລວມແລ້ວກໍມີຢູ່ປະມານ 16 ປະເພດເນາະ ອັ ນນີ້ຕາມລາຍງານຂອງທາງຄະນະກົມກິລາລະດັບສູງ ທີ່ວ່າເພິ່ນໄດ້ສົ່ງນັກກິລາເຂົ້າໄປຮ່ວມຫັ້ນ ເຈົ້າ ແລະນັກກິລາກໍປະມານ 200 ປາຍຄົນ ແລະໃນນັ້ນກໍຊິມີ 11 ປະເພດກິລາທີ່ວ່າຂໍເງິນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດ ກໍ ຄືລັດຈ່າຍ ແລະອີກ 5 ປະເພດກິລານີ້ແມ່ນທາງ ອັນນ່າ ສະຫະພັນເປັນຜູ້ຈ່າຍເອງ ກໍຄື ອ່າ ເປັນ ເປັນຜູ້ຈ່າຍເອງ ມັນຈະມີເບສບອນບໍ ກັອບບໍ ພວກນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ກິລາປະເພດນີ້ແມ່ນ ອ່າ ຄົນລາວເຮົາກໍຫຼິ້ນແດ່ ແຕ່ວ່ າຍັງບໍ່ຮູ້ຫຼາຍ ແຕ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກໍຄືວ່າ ເຕະບານບໍ່ໄດ້ໄປຮ່ວມ ເປັນກິລາຂວັນໃຈ ກໍຄືຮູ້ວ່າເວລາສົ່ງເຂົ້າໄປ ມັນກໍ ກໍເຫັນ ເພາະວ່າໃນລະດັບເອເຊຍ ລະດັບເອເຊຍ ເອເຊຍເຂົາສູງເກີນ ມັນສູງຫຼາຍເນາະ ກໍ ຄືມັນມີເກົາຫຼີ ມີຍີ່ປຸ່ນ ມີ ອ່າ ປະເທດຢ່າງຕາເວັນອອກກາງຈັ່ງຊັ້ນ ມັນໂອກາດທີ່ວ່າໄປກໍໄປຊື່ໆ ແຕ່ວ່າບໍ່ຫວັງຜົນຫຍັງໄດ້ ຍິ່ງໄປຊ້ຳເຕີມ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາໄປເສຍຫຼາຍຕື່ມອີກນີ້ ແຮງໄປກັນໃຫຍ່ ເພາະສະນັ້ນ ຄັນບໍ່ສົ່ງເຂົ້າໄປກໍຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ດີກວ່າ ມື້ກີ້ອ້າຍສັນຍາເວົ້າມາກ່ຽວກັບວ່າ ອັນ ມີທີມ 5 ທີມ ນັກກິລາທີ່ວ່າຕ້ອງໄດ້ ອັນ ຈັ່ງໃດ ເຈົ້າ ອອກທຶນເອງແບບນີ້ນະ ໂຕນີ້ນີ້ມີການ ມີ ອັນ ໃຊ້ຈ່າຍແບບໃດແດ່ ເຈົ້າ ອັນ ພໍ ຊິບອກໃຫ້ຮູ້ແດ່ໄດ້ບໍເນາະ ເພາະວ່າໃນປະເພດກິລາຢ່າງກັອບນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍແມ່ນລູກຄົນມີເງິນເນາະ ຫຼືວ່າຊະ ເບສບອນຈັ່ງຊີ້ ມັນກໍເປັນຂອງຍີ່ປຸ່ນເຂົ້າມາສະໜັບສະໜູນ ຫຼືວ່າຂອງປະເທດອື່ນມາສະໜັບສ ະໜູນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜຶ່ງ ມັນຈະມີຄ່າຍົນ ຄ່າຢູ່ ຄ່າກິນ ຄ່າຝຶກຊ້ອມ ຊຸດກິລາ ອຸປະກອນກິລາ ຄ່າເຊົ່າສະໜາມກິລາຝຶກຊ້ອມ ໂອ້ຍ ຫຼາຍ ເຮົາຄິດວ່ານີ້ ຄັນເປັນເງິນກີບນີ້ ຢ່າງຕ່ຳນີ້ 2 ຕື້ບໍ່ຢູ່ ຢ່າງຕ່ຳໃສ່ໃນສະຫາສານ ສະ ຫະພັນດຽວໃດ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ເພິ່ນກໍໝູນເນາະ ມັນມີໜ້ອຍກໍບິແບ່ງກັນເອົາໜ້ອຍໆໄປ ພໍແຕ່ວ່າເອົາເຂົ້າໄປຮ່ວມກ່ອນ ແນວໃດກໍຢາກເຂົ້າໄປຮ່ວມກ່ອນ ເພື່ອຫຍັງ ເພາະວ່າລາວກັບຈີນ ເຮົາກໍຮູ້ວ່າເປັນປະເທ ດຂອງວ່າສາມັກຄີ ແລະ ມິດຕະພາບ ເປັນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ແນວໃດກະສົ່ງເຂົ້າໄປຮ່ວມ ແຕ່ວ່າຊິໄດ້ສ່ຳໃດເອົາສ່ຳນັ້ນ ຄວາມໝາຍ
ເຈົ້າ ອັນ ຄັນຊັ້ນ ການແຂ່ງຂັນເອຊຽນເກມທີ່ຫາງໂຈຫັ້ນ ອັນ ລາວນີ້ໄດ້ຈັກຫຼຽນ ເຈົ້າ ລະມີກິລາໃດແດ່ເນາະ
ເທົ່າທີ່ເຮົາຕິດຕາມມານີ້ ເທື່ອນີ້ແມ່ນໄດ້ຫຼຽນຫຼາຍກວ່າໝູ່ ອື ຈຳນວນຫຼຽນເດີ້ ບໍ່ເວົ້າລຳດັບເນາະ ໄດ້ 3 ຫຼຽນທອງ ແລະຢູ່ອັນດັບທີ 35 ຂອງເອເຊຍ ມີ 46 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະໃນຫຼຸດລາວລົງມາຫັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຫຼ ຽນ ອ່າ ບໍ່ໄດ້ຫຼຽນ ລາວນີ້ໄດ້ 3 ຫຼຽນທອງ ກໍເປັນກິລາ ອ່າ ຄົນລາວນິຍົມ ກໍຄືກິລາກະຕໍ້ ຄັນພາສາກິລາທີ່ສາກົນກໍຮ້ອງວ່າເຊປັກຕະກໍ້ ແຕ່ວ່າພາສາລາວນີ້ຮ້ອງວ່າກະຕໍ້ ກະຕໍ້ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນກິລາໃນເອເຊ ຍ ຍັງບໍ່ໄດ້ບັນຈຸໂອລິມປິກ ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ສຳຄັນນີ້ ກະຕໍ້ຍິງ ຊະນະທີມເຈົ້າພາບໄດ້ ອັນນີ້ກະເປັນສິ່ງທີ່ ທີ່ ທີ່ດີເນາະ ເພາະວ່າຍາກທີ່ວ່າຊິຊະນະເຈົ້າພາບໄດ້ ຊະນະເຈົ້າພາບໄດ້ ເຈົ້າ ອ່າ ລະກະໄດ້ມາ 3 ຫຼຽນທອ ງ ຖືວ່າໄດ້ຫຼາຍ ອ່າ ກິລາລາວທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເອຊຽນເກມ ຕັ້ງແຕ່ປີ ເທົ່າທີ່ເວັບໄຊເພິ່ນບັນທຶກມາເນາະ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1974 ຈົນມາເຖິງດຽວນີ້ແມ່ນ 10 ຄັ້ງ ເຈົ້າ
ລວມທັງໝົດນີ້ມັນໄດ້ຢູ່ ອ່າ ປະມານ 14 14 ຫຼຽນເງິນ ສ່ວນຫຼຽນທອງນີ້ຫຼາຍ ແຕ່ວ່າໃນນັ້ນມັນກະຍັງເປັນກິລາພື້ນເມືອງຢູ່ ບໍ່ແມ່ນກິລາສາກົນ ຢ່າງບູຊູ ເປັນ ອ່າ ບູຊູ ຫຼືວ່າພວກອີ່ຫຍັງປະມານ ເປັນກິລາອັນນ່າ ພື້ນ ຕໍ່ສູ້ ປ້ອງກັນໂຕ ປ້ອງກັນໂຕຂອງພື້ນເມືອງຂອງ ຂອງເອເຊຍ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງຈາກຜົນງານໂຕນີ້ ແມ່ນວ່າກິລາເຮົານີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ພັດທະນາໄປສູ່ກິລາສາກົນທີ່ຂະເຈົ້າຍອມຮັບເທື່ອ ເຊັ່ນວ່າເລື່ອງຂ ອງເຕະບານ ໂວເລບໍ ເທນນິສ ລອຍນ້ຳ ແລ່ນລານ ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ພັດທະນາໄປໂຕນີ້ບໍ່ໄດ້ ເພາະສະນັ້ນຈະໄດ້ແຕ່ວ່າປະເພດກິລາແບບນີ້ ເຈົ້າ ພໍດີ ພໍດີ ອັນນ່າ ມາ ມາເຖິງຄຳຖາມໂຕນີ້ເລີຍ ມັນເປັນຫຍັງຂ້ອຍວ່ າ ບໍ່ສາມາດພັດທະນາໄປສູ່ລະດັບທີ່ວ່າພາກພື້ນໄດ້ ເອົາ ບໍ່ເວົ້າສາກົນນີ້ ເວົ້າງ່າຍໆໂລດ ເວົ້າແບບພາສາຊາວບ້ານ ແມ່ນງົບປະມານ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ມີຍຸດທະສາດ ມີຈຸດສຸມ ຍົກຕົວຢ່າງຍີ່ປຸ່ນນີ້ນະ ເປັນ ຫຍັງຂະເຈົ້າຈະເອົາຄາຣາເຕໂດ ອ່າ ຢູໂດ ເພາະວ່າມັນເປັນກິລາຂອງເຂົາ ເຂົາພັດທະນາ ຂ້ອຍບໍ່ເປັນເຈົ້າຫຼຽນຄຳກໍໄດ້ ແຕ່ວ່າກິລາຂ້ອຍ ຂ້ອຍຕ້ອງຊະນະເຈົ້າ ຄືຍົກຕົວຢ່າງ ຈີນ ຈີນນີ້ຂະເຈົ້າຈະເກັ່ງເ ລື່ອງຕີດອກປີກໄກ່ ປິ່ງປ່ອງ ແນວອື່ນກໍຢ່າ ຂ້ອຍ 2 ຕົວນີ້ ຂ້ອຍຕ້ອງຊະນະຂາດເຈົ້າ ຄັນແມ່ນ ອ່າ ຍົກຕົວຢ່າງ ເຮົາທຽບໃສ່ ອ່າ ອາເມລິກາ ຫຼືວ່າຢູໂຣບ ເຂົາຈະເບິ່ງພວກແລ່ນລານ ລອຍນ້ຳ ຢິມນາສຕິກ ແລະ ກິລາ ພວກ ອ່າ ຍິງທະນູ ຫຼືວ່າລົດຖີບ ມີຫຍັງປະມານນີ້ ເຂົາຈະເລືອກເອົາໂລດວ່າກິລາບຸລິມະສິດ ເຮົາຊິພັດທະນາກິລາຕົວໃດ ເພາະວ່າການທີ່ເຮົາຊິໄປເຮັດຫຼາຍໆຫັ້ນນະ ໂອກາດທີ່ວ່າເຈົ້າຈະໃຊ້ງົບປະມານຂ ອງທາງພາກລັດ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າລັດຕ້ອງໄດ້ເທງົບປະມານ ຂະໜາດເຮົາສົມທຽບວ່າ ສະເພາະສະຫະພັນດຽວ ມັນກະຍັງ ຍັງປານ ປານນັ້ນແລ້ວ ງົບປະມານເນາະ ແຕ່ບາດນີ້ຄັນສົມວ່າເຮົາສົ່ງໄ ປ ເອົາ ເອົາ 10 ປະເພດກິລາຊະ ມັນຊິເປັນເທົ່າໃດ ເວລາເຮົາສົ່ງເຂົ້າໄປ ແລ້ວບາດນີ້ແຂ່ງມາ ແຂ່ງກະ ຫຼັງຈາກໄດ້ຫຼຽນມາ ທາງພາກລັດນີ້ຕ້ອງໄດ້ບຳເນັດໃຫ້ເຂົາອີກໄດ້ ຕ້ອງມີໃບຫຼຽນໄຊແຮງງານ ຕ້ອງ ມີອີ່ຫຍັງຕ່າງໆໃຫ້ເຂົາອີກ ເພາະວ່າເຂົາໃຊ້ເວລາຊ້ອມມັນເປັນປີເດ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຊິມາເຮັດກິລາສະໝັກຫຼິ້ນນີ້ ມັນ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຄືຂະເຈົ້ານີ້ຮອດເວລາແຂ່ງ ເຂົາໄປເອີ້ນເອົາມາໂລດ ຄັນປະເທ ດ ບໍ່ໄດ້ເກັບໂຕດົນ ບໍ່ ເຂົາໄປເອີ້ນມາໂລດ ມີແຕ່ວ່າເຈົ້າຫຼິ້ນຕາມແຜນຂ້ອຍທໍ່ນັ້ນ ເຂົາອາດຈະເກັບໂຕ ເພາະວ່າຫຍັງ ເພາະວ່າເຂົາມີແຂ່ງລະດັບໂລກ ແລະ ເຂົາມີແຂ່ງລະດັບໂລກນີ້ແມ່ນລະດັບ ອາຊີບ ແຂ່ ງໄປແລ້ວມັນໄດ້ເງິນ ເຈົ້າເຂົ້າຮອບທໍ່ນີ້ ເຈົ້າຈະມີເງິນທໍ່ນີ້ ທໍ່ນີ້ ທໍ່ນີ້ ແຕ່ລາວນີ້ກໍຄືຮູ້ວ່າ ແນວທາງກໍຄືວ່າເປັນ soft power ຂອງທາງດ້ານ ອ່າ ການເມືອງ ກໍຄືວ່າໄປຫຍັງ ໄປເພື່ອຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ມິດຕະພາບ ຜົນຊິໄ ດ້ແນວໃດກໍຄ່ອຍວ່າກັນ ຄັນໄດ້ກໍແມ່ນດີເນາະ ເພາະວ່າດ້ວຍ ດ້ວຍພື້ນຖານທີ່ອ່ອນນ້ອຍ ຄັນໄດ້ມາກໍຖືວ່າຄົນລາວກໍດີໃຈເນາະ ແຕ່ວ່າຄັນມັນບໍ່ໄດ້ກໍແລ້ວໄປ ຄືຂະເຈົ້າບໍ່ຫວັງຫຍັງຫຼາຍກວ່ານີ້
ເຈົ້າ ບັດນີ້ ຄືວ່າຜ່ານມາເນາະ ປະເທດລາວກໍຄືວ່າໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາແຫ່ງຊາດຢູ່ຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ອັນນີ້ກໍບໍ່ພໍຊ່ອຍໃຫ້ມີການຝຶກຊ້ອມໄດ້ບໍ່ ຫຼືຈັ່ງໃດແບບ ມັນກະກ່ຽວໄປໂຕເກົ່າ ເພາະວ່າຫຍັງ ເພາະວ່າເ ລື່ອງງົບປະມານ ສອງມາ ກິລາລາວມັນແມ່ນກິລາສະໝັກຫຼິ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນກິລາອາຊີບ ເວລາແຂ່ງນີ້ ລັດ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ເອົາ ມັນມີອັນນ່າ 17 ແຂວງ ໃນ 17 ແຂວງຫັ້ນ ອົງກອນກິລາແມ່ນຂຶ້ນກັບພາກລັດ ເວລາເຈົ້າຊິສົ່ ງນັກກິລາເຂົ້າໄປຮ່ວມ ແນວໃດເຈົ້າກະຕ້ອງໄດ້ເອົາເງິນລັດອອກມາ ລັດກະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນເຂົ້າໄປໃຫ້ນັກກິລາຝຶກຊ້ອມ ສ້າງສະໜາມ ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ລັດຕ້ອງໄດ້ອອກໄປເບິດ ແລະ ແ ນ່ນອນວ່າມັນບໍ່ພໍ ບໍ່ພໍເພາະວ່າຫຍັງ ໄປແຂ່ງ ບາງປະເພດກິລາກໍຈັດຂຶ້ນເພື່ອຫຍັງ ກໍເພື່ອວ່າມັນໄດ້ສຸມງົບປະມານເຂົ້າໄປຫັ້ນເດ້ ແລ້ວແຂ່ງແລ້ວກໍແລ້ວ ແລ້ວກໍມາລໍຖ້າຊີເກມ ມາລໍຖ້າເອຊຽນເກມ ອັນລະຫ ວ່າງທາງຫັ້ນນະ ມັນບໍ່ມີວ່າ ເອີ ການແຂ່ງຂັນກິລາແລ່ນໃນລານຊິງເງິນຮ້ອຍລ້ານບໍ ຫຼືວ່າມວຍລາວ ທີ່ວ່າມີນັກມວຍລາວອາຊີບເຮົາໄປຕີຢູ່ຕ່າງປະເທດເນາະ ກະໄດ້ເງິນເປັນກອບເປັນກຳມາ ຫຼືວ່ານັກສະ ນຸກເກີ ນັກແຂ່ງລົດຖີບຈັ່ງຊີ້ ຂະເຈົ້າໄປສັງກັດຕ່າງປະເທດເບິດ ແຕ່ວ່າເຮົານີ້ແຂ່ງກິລາແຫ່ງຊາດ ຍົກຕົວຢ່າງ ກະຊວງນີ້ຢາກສົ່ງເຂົ້າຮ່ວມ ມັນກະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເງິນລັດ ແຂວງນີ້ຈະສົ່ງເຂົ້າຮ່ວມ ມັນກະຕ້ອງ ໄດ້ໃຊ້ເງິນລັດເບິດ ເອກະຊົນມີ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ພໍ ມັນກະມີບໍ່ພໍເທົ່າໃດຫຼາຍເນາະ ທີ່ວ່າສາມາດ ອັນນ່າ ຊັບພອດໄດ້ ແລະ ມັນບໍ່ເປັນທຸລະກິດອີກເດ້ ເອົາໃຫ້ໄປຊື່ໆ ໝາຍຄວາມວ່າຊ່ອຍເຫຼືອກັນ ມີທໍ່ໃດກໍແບ່ງປັນກັ ນ ເອົາ ເອົາໄປແຂ່ງ ຖາມວ່າຊິໄດ້ສະຖິຕິບໍ່ ໄປທຽບກັບເຂົາເຈົ້າໄດ້ບໍ່ ແລະ ດຽວນີ້ກິລາແຫ່ງຊາດ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ນິຍົມຈັດກັນ ຫຼາຍໆປະເທດເຂົາເຈົ້າຈະເຊົາໄປແລ້ວ ກໍມີແຕ່ກິລານັກຮຽນເຂົາເຈົ້າຈັດຢູ່ ແ ຕ່ວ່າກິລາແຫ່ງຊາດນີ້ເຂົາບໍ່ຈັດ ເພາະວ່າ ມັນ ມັນບໍ່ເປັນ ອ່າ ມັນ ມັນເປັນສະໝັກຫຼິ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນອາຊີບ ຈັດໄປກໍບໍ່ໄດ້ຫຍັງເນາະ ມັນ ມັນເສຍງົບປະມານຊື່ໆ ອືມ ມາເບິ່ງວ່າ ອັນນ່າ ກ່ອນໜ້ານີ້ ຄະນະກຳມະການກິ ລາແຫ່ງຊາດລາວ ເຊິ່ງເປັນອົງກອນຢາກວ່າທຽບເທົ່າກະຊວງພຸ້ນລະ ເຈົ້າ ແລ້ວຕໍ່ມາຖືກໂອນເຂົ້າ ອ່າ ກະຊວງສຶກສາ ເປັນພໍພຽງແຕ່ເປັນກົມກິລາລະດັບສູງ ເປັນກົມໜຶ່ງຂອງກະຊວງສຶກສາເທົ່ານັ້ນເນາ ະ ເຈົ້າ ແລ້ວມາເບິ່ງ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຕອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາ ກັບຕອນທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາແລ້ວນະ ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຈັ່ງໃດລະຫວ່າງອົງກອນກິລາ ແລ້ວມັນມີຜົນຕໍ່ການພັ ດທະນາຂອງກິລາລາວບໍ່ ອັນນີ້ມັນເວົ້າພາລະບົດບາດກ່ອນ ເຈົ້າ ເພາະວ່າເວລາເຈົ້າເປັນລະດັບກົມ ມັນກໍແມ່ນຂະແໜງການໜຶ່ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສຸດທ້າຍມັນກໍຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ ແລ້ວຖາມວ່າການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ຫຼາຍປະເທດນີ້ຂະເຈົ້າຈະບໍ່ເອົາກິລາເຂົ້າກັບສຶກສາ ເຂົາຈະເອົາເຂົ້າກັບທ່ອງທ່ຽວ ຫຼືວ່າການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ເພາະວ່າຫຼາ ຍປະເທດທີ່ຂະເຈົ້າເປັນອາຊີບເດ້ ຂະເຈົ້າຈະໃຊ້ເງິນ ອ່າ ເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ນັກກິລານີ້ຮັ່ງມີລ້ຳລວຍ ເປັນຊຸບເປີສະຕາ ຄົນດັງ ເອົາງ່າຍໆ ເຮົາເຫັນຄືຈະຢ່າງ ເມສຊີ ໂຣນານໂດ ເນາະ ເຂົາເປັນຄົນອິດທິພົ ນຂອງໂລກ ກໍຍ້ອນມາຈາກການກິລາອາຊີບນີ້ ແລ້ວບາດນີ້ ກົມກິລາລະດັບສູງທີ່ເຮົາເອົາເຂົ້າໄປຫັ້ນ ມັນແນ່ນອນວ່າພາລະບົດບາດມັນລົງ ຫຼຸດລົງຫຼາຍ ໃນການທີ່ຈະເຮັດຫຍັງ ຈະເຮັດຫຍັງກໍຕ້ອງແມ່ນຜ່ານ ກະຊວງສຶກສາ ບາດນີ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລານີ້ ມັນກະພາລະບົດບາດແລ້ວກະ ເຂົາເຮົາມາ ການພັດທະນາໂຄງສ້າງມັນໃຫຍ່ ແລ້ວອັນນີ້ເປັນພຽງອັນໜຶ່ງ ແລ້ວບາດນີ້ກິລາບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼິ້ນໃດ໋ ມັນເ ປັນໂຄງຂະໜາດໃຫຍ່ ເມື່ອກ່ອນເຮົາເຫັນວ່າເປັນຄະນະກຳມະການກິລາແຫ່ງຊາດນີ້ ມີອອກຫວຍ ມີອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດເອົາເງິນມາຊັບພອດນັກກິລາໄດ້ ມັນກະ ອ່າ ເຄື່ອນໄຫວໃນການຈັດການແຂ່ງຂັ ນໄດ້ ໄດ້ດີເນາະ ແຕ່ວ່າໄລຍະຫຼັງໆມານີ້ ກິລາລາວເຮົານີ້ຢາກວູບລົງ ການຈັດການແຂ່ງຂັນ ໂດຍສະເພາະແຕ່ລະສະພັນກະມີຢູ່ ເຊັ່ນ ບານສົ່ງບໍ ເຕະບານບໍ່ ຕີດອກປີກໄກ່ຈັ່ງຊີ້ ແລ່ນລານບໍ່ ຫຼືວ່າລອຍນ້ຳ ຫຼືວ່າ ເທນນິສອີ່ຫຍັງນີ້ຫາຍເບິດເນາະ ຫຼືວ່າຢູໂດ ຄາຣາເຕໂດກະຈັດຢູ່ ປິ່ງປ່ອງກະຈັດ ແຕ່ວ່າກະຈັດສ່ຳນັ້ນແຫຼະ ເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້ ອັນນີ້ເຮົາເຫັນໃຈທາງກິລາເນາະ ວ່າງົບປະມານມັນບໍ່ມີ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນກາ ນພັດທະນານີ້ ມັນຈະຫຼຸດລົງ ເພາະວ່າມັນເປັນກົມເດ ເຮັດຫຍັງກະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານກະຊວງສຶກສາເບິດ ລະກະຈະມີລັດຖະມົນຕີ ອ່າ ຮອງລັດຖະມົນຕີທ່ານໜຶ່ງທີ່ວ່າດູແລເບື້ອງນີ້ ແຕ່ວ່າຊິໄດ້ສ່ຳໃດ ເພາະວ່າໃນ ສະພາບທີ່ມັນເປັນອັນນີ້ແລ້ວ ຖາມວ່າຊິໄປໃນຮູບແບບໃດ ມັນກໍເປັນເລື່ອງຍາກ ອັນນີ້ເຮົາກໍເຫັນໃຈ ເພາະວ່າເຮົາມາເບິ່ງດ້ວຍງົບປະມານອີ່ຫຍັງຕ່າງໆແລ້ວນີ້ ມັນເປັນໄປໄດ້ຍາກຫຼາຍ ເພາະວ່າທັງເບື້ ອງສຶກສາເອງກະມີບັນຫາ ເອົາກິລາເຂົ້າມາອີກແຮງມີບັນຫາເນາະ ເພາະວ່າກິລານີ້ມັນມີແຕ່ຈ່າຍໃດ ເອີ ອືມ ເຈົ້າ ບັດນີ້ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າໂອນເຂົ້າມາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແລ້ວເນາະ ງົບປະມານ ກໍໜ້ອຍລົງ ແລ້ວວົງການກິລາລາວນີ້ຈະເປັນແນວໃດເຈົ້າ ກະເຮັດໄດ້ກະຄືເຮັດຄືຕອນນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າສົ່ງໄປແຂ່ງກິລາຊີເກມ ເອຊຽນເກມ ແມ່ນ ເອົາເອົາແບບນີ້ກ່ອນ ແລ້ວມາວາງແຜນກັນໃໝ່ວ່າ ຍຸດທະ ສາດຕໍ່ໄປເຮົາຊິເອົາຫຍັງເປັນຫຼັກ ຍົກຕົວຢ່າງຄົນລາວຕີເປຕັງເກັ່ງ ສຸມໃສ່ ບໍ່ຕ້ອງໄປເຮັດຫຼາຍ ເຕະກະຕໍ້ເກັ່ງ ສຸມໃສ່ ເຈົ້າຊິໄປພັດທະນາວອນເລບອນ ໄປພັດທະນາ ອ່າ ອ່າ soccer ຫຼືວ່າຟຸດບອນນີ້ ມັນເປັນໄປໄ ດ້ຍາກ ເພາະວ່າຫຍັງ ເພາະວ່າເຈົ້າໄປທຽບເຂົາມັນບໍ່ຕິດ ລະດັບໂລກເຮົາກໍຫຼຸດຫຼາຍເນາະ ແຕ່ໃຫ້ມີໄປແຂ່ງຂັນ ແຕ່ວ່າຢ່າສູ່ໄປລະດັບສູງ ບັດນີ້ເຮົາມາສຸມໃສ່ຢ່າງແລ່ນລານ ມວຍນີ້ ຄິກບັອກຊິງນີ້ ໄປຕີ K1 ນີ້ ເຫັນບໍ່ ນັກກິລາລາວເຮົາໄປຕີ K1 ນີ້ໄດ້ເງິນເທົ່າໃດ ອ່າ ເວົ້າ ຂໍໂທດ ເວົ້າເປັນເງິນໄທເນາະ 300,000 ບາດໃດ ຕໍ່ໄຟ້ໜຶ່ງເດ້ ເຫັນບໍ່ ເພາະສະນັ້ນມັນມັນມັນເປັນ soft power ອີກອັນໜຶ່ງ ເຮົາຕ້ອງສຸມໃສ່ວ່າ 5 ປີຕໍ່ໄປເຮົາຊິເອົາ ຫຍັງ ເຮົາມາເລືອກ 1 2 3 4 5 ແລ້ວພັດທະນາໄປ ງົບມັນກະສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ເອົາມາໃສ່ນີ້ຄວບຄຸມໄດ້ ອັນນີ້ມັນເປັນກິລາປະເພດດ່ຽວເນາະ ກໍມາເບິ່ງວ່າ ຫວນຄືນອີກໜ້ອຍໜຶ່ງ ການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມປີ 2009 ລາວກະໄດ້ຫຼາຍຫຼຽນຄຳ ໄດ້ປະມານ 30 ປາຍຫຼຽນຄຳ ເຈົ້າ ຕາມທີ່ຈື່ໄດ້ ແລ້ວຫຼັງຈາກວ່າລາວເຊົາເປັນເຈົ້າພາບ ລະໄປແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມນີ້ ຈຳນວນຫຼຽນຄຳນີ້ກໍຫຼຸດລົງ ບາງຄັ້ງກໍບໍ່ໄດ້ຫຼຽນຄຳຊ້ຳ ອັນນີ້ມັ ນເປັນຍ້ອນຫຍັງ ເຮົາມາເບິ່ງວ່າກິລາ ເຮົາຕ້ອງລົງ detail ມັນກ່ອນວ່າ ກິລາທີ່ເຮົາໄດ້ມາແມ່ນກິລາປະເພດໃດ ຄັນເຮົາສຸມໃສ່ກິລາໂອລິມປິກ ເຮົາບໍ່ຢ້ານ ຍົກຕົວຢ່າງ ເອົາງ່າຍໆ ໄທ ຫຼື ມາເລ ເຂົາມີນັກແລ່ນ 100 ແ ມັດໄລຍະສັ້ນນີ້ນະ ໄປສູ້ກັບລະດັບໂລກໄດ້ ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ເຖິງຂັ້ນກັບວ່າເກັ່ງ ແຕ່ວ່າສະຖິຕິມັນຫຼຸດກັນບໍ່ຫຼາຍເນາະ ຍົກຕົວຢ່າງ ອ່າ ອ່າ 100 ແມັດ ອາດຈະ 10 ຈຸດປາຍເນາະ ຂອງເຂົາ 12 ຫຼືວ່າ 13 ເທົ່ານັ້ນໃດ ເວລາມັນໄ ລ່ກັນ ເພາະສະນັ້ນຖາມວ່າ ລາຍລະອຽດໃນການທີ່ວ່າເຮົາໄປເຈາະເລິກເລື່ອງຂອງຫຼຽນຫັ້ນນະ ແມ່ນກິລາປະເພດໃດທີ່ເຮົາໄດ້ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນກິລາປະເພດດ່ຽວ ປະເພດບຸກຄົນ ແມ່ນແລ້ວ ບັດນີ້ ສະຫ ະພັນມີບັນຫາເລື່ອງງົບປະມານ ມັນບໍ່ມີການຕໍ່ເນື່ອງໃນການພັດທະນາເດ້ ວ່າເອົາເຂົາເຂົ້າມາແລ້ວຊິລ້ຽງເຂົາຈັ່ງໃດ ຊິໃຫ້ເຂົາໄປເຮັດວຽກຫຍັງ ແນວນີ້ນະ ມັນຕ້ອງມີນະໂຍບາຍ ກໍຄືທ່ານແສງພອນ ພົນ ອາມາດ ເພິ່ນກໍເວົ້າວ່າມັນມີນະໂຍບາຍ ແຕ່ວ່ານະໂຍບາຍນັ້ນຊິໃຫ້ມັນຫຼາຍມັນກໍບໍ່ຫຼາຍ ເພາະວ່າເຮົາກໍຮູ້ຢູ່ວ່າສະພາບ ສະພາວະການເງິນມັນເປັນແບບນີ້ ແລ້ວເຈົ້າຊິ ນີ້ແຫຼະທາງຕັນຂອງການພັດທະນາ ກໍຄືວ່າເຮົາຕ້ອງເບິ່ງວ່າ ຈຸດໃດທີ່ອັນເຮົາຊິເອົາຫັ້ນນະ ເພາະປະເທດເຮົາເປັນປະເທດນ້ອຍ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງພັດທະນາແບບຍາວແບບອົງລວມຫັ້ນນະ ເອົາອັນໃດທີ່ວ່າມັນເກັ່ງແລ້ວ ເອົາໂຕນັ້ນໂລດ ເອົາ ສະເພາະ ເຈົ້າ ແມ່ນ ສຸມໃສ່ໂລດວ່າ ມີເງິນເທົ່າໃດກໍສຸມໃສ່ມັນ ຍົກຕົວຢ່າງແລ່ນໄລຍະ ຄືກິລາແລ່ນລານກັບກິລາລອຍນ້ຳນີ້ ເປັນສອງປະເພດທີ່ວ່າ ຄັນປະເທດໃດເກັ່ງ ປະເທດນັ້ນເປັນມະຫາອຳນາດເລື່ອ ງຂອງກິລາ ເພາະວ່າຫຼຽນມັນຫຼາຍ ມວຍສາກົນນີ້ກໍຫຼາຍ ຕີດອກປີກໄກ່ຈັ່ງຊີ້ ປິ່ງປ່ອງຈັ່ງຊີ້ ພວກນີ້ ເຫັນບໍ່ ແລ່ນແລ່ນລານນີ້ກໍສີ່ສິບປາຍຫຼຽນແລ້ວ ລອຍນ້ຳຄືກັນ
ເຈົ້າ ເຈົ້າ ອັນນະ ບັດນີ້ເນາະ ກິລາລາວໃນມີປະເພດໃດແດ່ ທີ່ວ່າມີທ່າແຮງຈະກ້າວໄປສູ່ການເປັນກິລາອາຊີບໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ?
ເຮົາເບິ່ງນີ້ຄືອາເລັກ ລາວແຂ່ງລົດຖີບ ຕອນນີ້ລາວໄປອາຊີບແລ້ວ ມວຍ kickboxing Kickboxing ນີ້ ເອົາໃຈໃສ່ໂລດ ເປັນເງິນເປັນຄຳອີ່ຫຼີ ຂໍໃຫ້ມີສະປອນເຊີດີໆເຂົ້າມາ ແລ້ວເຮົາໄປຕີລະດັບໂລກ ໄປຕີມວຍ K-1 K ຫຍັງຢູ່ຕ່າງປະເ ທດນະ ອຸ້ຍ ຄ່າໂຕບໍ່ທຳມະດາ ສອງມານີ້ແມ່ນຕີດອກປີກໄກ່ ເຮົາສູ້ເຂົາໄດ້ ເພາະວ່າແບ ຂອງແບດມິນຕັນເນາະ ເຮົາສູ້ເຂົາໄດ້ ເພາະວ່າມັນບໍ່ໄດ້ອາໄສຮູບຮ່າງທີ່ໃຫຍ່ເນາະ ໄປຕີໄດ້ ສ່ວນບໍ່ເວົ້າສະເທດນີ້ ຕີບານ volleyball basketball ມັນ ອັນນັ້ນເປັນເລື່ອງຍາກ ຫຼືວ່າລອຍນ້ຳຈັ່ງຊີ້ ເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັ້ງຊ້ຳ
ຄຳຖາມສຸດທ້າຍ ອະນາຄົດກິລາລາວຊິໄປຮອດໃສ? ຄັນຖ້າວ່າສະພາບເສດຖະກິດ ຫຼືວ່າອັນໃດອັນໃດກໍເປັນຄືດັ່ງທີ່ເຫັນນີ້ນະ ມັນກໍຄືເປັນຄືປັດຈຸບັນນີ້ແຫຼະ ກໍຄືວ່າມີຫຍັງກໍຄອນໄປໃສ່ ເອົາເງິນໄປ ອາ ໄປຮ່ວ ມແຂ່ງຂັນນຳເພິ່ນ ໄປເດີ້ລູກ ໄປເດີ້ຫຼານ ບໍ່ໄດ້ວ່າ ໂອ ໄປນີ້ເຮົາຊິທຳລາຍສະຖິຕິ ອັນ ກິລາໝໍນີ້ໄດ້ ບໍ່ເວົ້າເຖິງເລື່ອງນັ້ນ ເວົ້າເຖິງວ່າໄປ ໄປເອົາປະສົບການ ໄປເອົາຄວາມຮັກແພງ ໄປເອົາອີ່ຫຍັງຕ່າງໆທັງ ຫຼາຍຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຫາຕົວເອງ ເພື່ອຫຍັງ ກໍເພື່ອວ່າ ອັນນະ ກິລານີ້ ຄືທາງການເມືອງຂອງປະເທດລາວໄດ້ເອີ້ນວ່າ ກິລາເພື່ອຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ມິດຕະພາບ ອັນນັ້ນກໍເປັນເລື່ອງບັນຫາວົງກາ ນກິລາລາວເນາະ ທີ່ວ່າກຳລັງປະເຊີນຢູ່ ຈັ່ງໃດມື້ນີ້ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນຳອ້າຍສັນຍາຫຼາຍໆເນາະ ທີ່ວ່າມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ຂອບໃຈ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ຂອບໃຈເຊັ່ນກັນ ຂອບໃຈ ຂອບໃຈ
ຢ່າພາດ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກໍ Spotify ໄດ້ເນາະ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຕິດຕາມຮັບຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະ YouTube ນຳອີກ ສຳລັ ບມື້ນີ້ພວກເຮົາ 2 ຄົນລາໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ
ສະບາຍດີ